ஸ்ரீகுருப்போ நம வைஷ்ணவம் கவச்சம் ஹரிருவாச்ச सर्वव्याधिहरं वक्ष्ये वैष्णवं कवचं शुभम् येन रक्षा कृता शम्भोर्दैत्यान् क्षपयतः पुरा प्रणम्य देवमीशानमजं नित्यमनामयम् देवं सर्वेश्वरं विष्णुं सर्वव्यापिनमव्ययम् बध्नाम्यहं प्रतिसरं नमस्कृत्य जनार्दनम् अमोघाप्रतिमं सर्वं सर्वदुःखनिवारणं विष्णुर्मामग्रतः पातु कृष्णो रक्षतु पृष्ठतः हरिर्मे रक्षतु शिरो हृदयं च जनार्दनः मनो मम हृषीकेशो जिह्वां रक्षतु केशवः पातु नेत्रे वासुदेवः सङ्कर्षणो विभुः प्रद्युम्नः पातु मे घ्राणमनिरुद्धस्तु चर्म च वनमालीगलस्यान्तं श्रीवत्सो रक्षतामथः पार्श्वं रक्षतु मे चक्रं वामं दैत्यनिवारणम् दक्षिणं तु गदा देवी सर्वासुरनिवारिणी उदरं मुसलं पातु पृष्ठं मे पातु लाङ्गलम् ऊर्ध्वं रक्षतु मे शार्ङ्गं जिङ्घे रक्षतु नन्दकः पार्ष्णी रक्षतु शङ्खश्च पद्मं मे चरणाबुभौ सर्वकार्यार्थसिद्ध्यर्थं पातु मां गरुडः सदा वराहो रक्षतु जले विषमेषु च वामनः अटव्यां नरसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः हिरण्यगर्भो भगवान् हिरण्यं मे प्रयच्छतु साङ्ख्याचार्यस्तु कपिलो धातु साम्यं करोतु मे श्वेतद्वीपनिवासी च श्वेतद्वीपं नयत्वजः सर्वान् सूदयतां शत्रून् मधुकैटभमर्दनः सदा कर्षतु विष्णुश्च किल्बिषं मम विग्रहात् हंसो मत्स्यस्तथा कूर्मः पातु मां सर्वतो दिशम् त्रिविक्रमस्तु मे देव सर्वपापानि कृन्ततु तथा नाराजनो देवो बुद्धिं पालयतां मम शेषो मे निर्मलं ज्ञानं करोत्वज्ञाननाशनं पटवामुखो नाशयतां कल्मषं यत्कृतं मया पद्भ्यां ददातु परमं सुखं मूर्ध्नि मम प्रभुः दत्तात्रेयः प्रकुरुतां सपुत्रपशुबान्धवम् सर्वानरीन्नाशयतु रामः परशुनाममा रक्षोघ्नस्तु दाशरथिः पातु नित्यं महाभुजः शत्रून् हलेन मेहन्याद्रामो यादवनन्दनः प्रलम्बकेशि चानूरपूतनाकं सनाशनः कृष्णस्य यो बालभावः समे कामान् प्रयच्छतु अन्धकारतमोघोरं पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् पश्यामि भयसन्त्रस्तः पाशहस्तमिवान्तकम् ततोऽहं पुण्डरीकाक्षमच्युतं शरणं गतः धन्योऽहं निर्भयो नित्यं यस्य मे भगवान् हरिः ध्यात्वा नारायणं देवं सर्वोपद्रवनाशनम् वैष्णवं कवचं बुद्ध्वा विचरामि महीतले अप्रघृष्योऽस्मि भूतानां सर्वदेवमयो ह्यहम् स्मरणाद्देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः सिद्धिर्भवतु मे नित्यं यथा मन्त्रमुदाहृतं यो मां पश्यति चक्षुर्भ्यां यञ्च पश्यामि चक्षुषा सर्वेषां पापदुष्टानां विष्णुर्बध्नातु चक्षुषी वासुदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य येत्वराः ते हि छिन्दन्तु पापान्मे मम हिंसन्तु हिंसकान् राक्षसेषु पिशाचेषु कान्तारेष्वटवीषु च विवादे राजमार्गेषु द्यूतेषु कलहेषु च नदी नदीसन्तारणे घोरे सम्प्राप्ते प्राणसंशये अग्निचौरनिपातेषु सर्वग्रहनिवारणे विद्युत्सर्पविषोद्वेगे रोगे वै विष्णुसङ्कटे मे नित्यं शरीरे भयमागते अयं भगवतो मन्त्रो मन्त्राणां परमो महान् விக்கியாத்தம் கவச்சம் குஹ்யம் சர்வபாபப்பிரணாசனம் ஸ்வமாயாக்கிருதி நிர்மாணம் கல்பாந்தகனம் மகத் அநாத்யந்த ஜகத்பீஜ பத்மநாப நமோஸ்து தே वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः सर्वज्वरान्ममघ्नन्तु विष्णुर्नारायणो हरिः इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे वैष्णवकवचं नाम चतुर्नवत्युत्तरशततमोऽध्यायः श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः ॐ